SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ກ່ອນອື່ນນີ້ ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ທີ່ວ່າ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຫັ້ນ ແມ່ນວ່ານ້ຳຂອງ ຫຼືວ່ານ້ຳຫົນແຫ່ງໃດ ມັນກະນອງວ່າຊັ້ນເ ຖາະ ແລ້ວກະເຂື່ອນແຕກ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຈິບຫາຍວາຍວອດ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍມີ ແລະ ບ່ອນທີ່ວ່າບໍ່ຄວນຖ້ວມກໍຖ້ວມ ຄືຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັ່ງຊີ້ ຫົນທາງສາມແຍກດົງໂດກ ຫຼືວ່າໂຮງໝໍ 120 ຕຽງບໍ 150 ຕຽງ ກໍຖ້ ວມ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຜິດປົກກະຕິນີ້ນາ ອັນນາ ຂ່າວຄາວນີ້ ທ່ານໄດ້ຊາບແດ່ ຫຼືວ່າໄດ້ຮູ້ເຫັນຫຍັງແດ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນ ຍັງບໍ່ເຫັນຂ່າວຕົງນີ້ເນາະ ອອກມາທາງ ທາງສື່ເນາະ ໂອ ແປວ່າທ່ານກໍໄດ້ຍິນເພິ່ນເ ວົ້າຢູ່ ໂອ ແປ ແປວ່າບໍ່ ບໍ່ເຫັນ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າຢູ່ເນາະ ໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າຢູ່ ອື ເພາະວ່າມັນຢູ່ ຢູ່ YouTube ນີ້ ເຂົາ ເຂົາ ປະຊາຊົນຄົນທຳມະດາ ເຂົາມີໂທລະສັບມືຖື ເຂົາຖ່າຍແລ້ວເຂົາກໍອອກຢູ່ YouTube ຫຼືວ່າ Facebook ໂ ຊຊຽວມີເດຍຕ່າງໆນີ້ ຫຼາຍແທ້ໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ຄັນວ່າບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ແລ້ວກະຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ບຸນໜຶ່ງນີ້ທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ ແມ່ນວ່າປະເທດໄທມີການເຮັດບຸນ ທ່ອງທ່ຽວໄລຍະ ຍາວ ວັນພັກສາມມື້ຕິດຕໍ່ກັນນີ້ນະ ແລ້ວກະຊິວ່າແມ່ນວັນແມ່ດ້ວຍນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ຊາວໄທ ຊາວໄທຊາວພຸດ ທັງ ລວມທັງຊາວລາວນຳເນາະ ແລ້ວກະນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດ ກະໄດ້ເດີນທາງເ ຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເພື່ອທຳບຸນ ຍ້ອນວ່າເປັນວັນຢຸດຕິດຕໍ່ກັນສາມມື້ ວັນຢຸດຍາວນີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກເຮັດບຸນແລ້ວ ກະໄປທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໃນຈັງຫວັດໜອງຄາຍເນາະ ມື້ນີ້ເນ າະ ສິບສອງສິງຫາ ຊາວໄທກະຖືວ່າເປັນວັນສຳຄັນຂອງປະເທດໄທມື້ໜຶ່ງ ກະຄືວັນແມ່ ເປັນວັນສະເຫຼີມພະຊົນມະພັນສາ ຫຼືວ່າວັນເກີດຂອງລາຊິນີ ລັດຊະການທີ 9 ເນາະ ອື ກະໄດ້ພາກັນໄປ ພາແມ່ໄປເຮັດບຸນ ໄຫວ້ພະຕາມວັດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະວັດໂພໄຊ ຊຶ່ງເປັນວັດຫຼວງທີ່ປະດິດສະຖານຫຼວງພໍ່ພະໃສ ພະຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງໜອງຄາຍ ນອກຈາກຊາວໄທແລ້ວ ກະຍັງມີຊາວລາວເນາະ ຈຳນວນຫຼາຍ ລວມທັງນັກທ່ອ ງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ກະໄດ້ເດີນທາງມາເຮັດບຸນໄຫວ້ພະທີ່ວັດໂພໄຊຄືກັນ ອາ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ກະເດີນທາງກັນມາເປັນຄອບຄົວ ເພື່ອເປັນ ອາ ເຂົ້າວັດນີ້ ກະເພື່ອເປັນຄວາມ ເປັນສິລິມົງຄົນ ໃນຊ່ວງວັນແມ່ຂອງຊາດໄທ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນວັດຄຶກຄັກເໝີດມື້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຳບຸນວັດແລ້ວ ຫຼາຍຄອບຄົວກະໄດ້ເດີນທາງໄປທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຂອງຈັງຫວັ ດໜອງຄາຍ ເຊັ່ນວ່າ Sky Walk ອຳເພີສັງຄົມ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ທີ່ມີຊາວລາວ ຊາວໄທເນາະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດ ກະໄດ້ໄປທ່ຽວເບິ່ງທິວທັດຂອງແມ່ນ້ຳຂອງໄທລາວ ອາ ຕໍ່ຄິວກັນ ກະເພື່ອຂຶ້ນຖ່າຍຮູບເ ທິງ Skywalk ຕະຫຼອດທັງມື້ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄັກ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກະຍັງມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອີກຫຼາຍໝ່ອງເນາະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນສາລາແກ້ວກູ່ ທີ່ມີປູນປັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາພຸດ ຫຼື ອາ ຊິເປັນ Aquatic ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍພັນສັດນ້ຳສວຍງາມ ກໍຄືປາກະເບນ ປາມັງກອນ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໝ່ອງນີ້ກະໄດ້ລັບຄວາມສົນໃຈຈາກຊາວລາວ ພາຄອບຄົວມ າທ່ຽວກັນຫຼາຍ ຄຶກຄັກກັນຕະຫຼອດທັງມື້ເນາະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບວ່າບຸນໄລຍະ ອ່າ ພັກການຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນນີ້ນະ ຄືພັກວັນເສົາ ວັນທິດ ແລະກະເລີຍໃສ່ວັນຈັນພ້ອມ ແລະກະແມ່ນ ອ່າ ບຸນວັນເກີດ

ແມ່ນ ແມ່ນ ເຮັດບຸນແມ່ ວັນ ວັນ ວັນຈັນເນາະ ແລະ ເລື່ອງທີ່ວ່າສະເຫຼີມສະຫຼອງ 3 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຮັດທົ່ວປະເທດໄທບໍ ຫຼືວ່າມີແຕ່ໜອງຄາຍ ອັນນີ້ເນາະ ວັນ ວັນທີ ວັນເສົາອາທິດນີ້ ກະເປັນເລື່ອງຂອງກ ານທ່ອງທ່ຽວຂອງຈັງຫວັດຕ່າງໆ ແລ້ວແຕ່ຊິມີບັນຍາກາດທ່ອງທ່ຽວຈັ່ງໃດເນາະ ແຕ່ວ່າວັນທີ 12 ຊຶ່ງເປັນວັນແມ່ ອ່າ ທຸກຈັງຫວັດທົ່ວປະເທດກະຊິມີການຈັດກິດຈະກຳວັນແມ່ຂຶ້ນເນາະ ໂອ ແປວ່າໂດຍເປັນທາ ງການແມ່ນບໍ ໂດຍເປັນທາງການ ແມ່ນ ອ່າ ເປັນທາງການເນາະ ທົ່ວປະເທດຄືວັນທີ 12 ສິງຫານີ້ ຄືວັນແມ່ ຢູ່ກຸງເທບກະຈັດ ຢູ່ຕ່າງຈັງຫວັດກະຈັດກັນໝົດປະເທດເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອ່າ ກະ ກະ ກະແປວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ ນມື້ສຳຄັນຊັ້ນຕີ້ ແລະ ອີກແນວໜຶ່ງ ອັນ ຢາກ ຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານຫັ້ນນະ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າມີຕະຫຼາດປາລາວໄທນີ້ນະ ຄຶກຄັກ ຍ້ອນທີ່ວ່ານ້ຳຂອງດຽວນີ້ມັນນອງຂຶ້ນ ຫຼືວ່າມັນມີນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ ກະຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ຈັງຫວັດໃກ້ຄຽງ ແລະກະຝັ່ງ ສປປ ລາວ ເນາະ ຕອນນີ້ເຫັນມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ແລະກະເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນດີຕໍ່ດ້ານກະສິກຳ ລວມໄປເຖິງເລື່ອງຂອງວິຖີຊີວິດຂອງຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ລິມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ລ່າສຸດຕອນນີ້ເນາະ ນ້ຳຂອງກະທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະຢູ່ທີ່ລະດັບ 4 ເມດ 22 ເຊັນຕີເມດເນາະ

ນີ້ກະຄືບັນຍາກາດການຂາຍປານະ ແຕ່ກະເປັນ ເປັນຊ່ວງຂາຂຶ້ນຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທີ່ເຮັດອາຊີບປະມົງທັງໄທທັງລາວເນາະ ກະທາງລາວເອງເພິ່ນກະເອົາປານີ້ມາຂາຍໃນປະເທດໄທ ເພາະວ່າໄດ້ ລາຄາດີກວ່າ ອັນກ່ຽວກັບລາຄາປານີ້ນະ ອັນນ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ແມ່ນປານ້ຳຂອງ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ປີກາຍນີ້ປະມານໃນເດືອນທັນວານີ້ ຢູ່ໜອງຄາຍນີ້ ປາຄໍ່ນີ້ກິໂລໜຶ່ງມັນ 250 ບາດພຸ້ນ ດຽ ວນີ້ມັນເທົ່າໃດເນາະປະມານ

ໂອ້ ປາ ປາແຂ້ນີ້ມັນ ມັນບາງຄົນກິນລະແພ້ໄດ້ ອອກຕຸ່ມອອກຫຍັງເປັນຄັນເດ ແມ່ນໆ ແຕ່ວ່າເອົາມາລາບແຊບແທ້ ຄັນວ່າຈັບບໍ່ເປັນນີ້ ມັນປັກມືນີ້ ໂອ້ຍ ປວດແທ້ປວດວ່າ ເອົາຈັ່ງໃດກະຢ່າເລີຍນະ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາ ດນີ້ນະ ທີ່ວ່າມັນຄຶກຄັກນີ້ນະ ຕະຫຼາດ ແມ່ນ ແມ່ນຕະຫຼາດຜ່ອນປົນນີ້ແມ່ນບໍ ຫຼືວ່າຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ເປັນ ເປັນຕະຫຼາດຜ່ອນປົນ ຕະຫຼາດຜ່ອນປົນ ເພິ່ນກະຊິຊື້

ຊົນເຜົ່າໃດຫຼາຍຊັ້ນດອກ ອັນໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ ທີ່ວ່າຕາມຂ້າພະເຈົ້າໄປຮູ້ໄປເຫັນນີ້ ໄປໃສມັນກະເຫັນພວກໄທພວນເດ້ ແມ່ນ ໄທພວນເນາະ ໄທພວນນະຄອນພະນົມກະຊິຫຼາຍ ມາສະກົນນະຄອນ ກະເປັນໄທຍໍ້ຊີ້ເນາະ ມຸກດາຫານກະຈະເປັນໄທພວນຄືກັນ ອັນນີ້ກະສ່ວນໃຫຍ່ກະຈະເປັນໄທພວນເປັນ ເປັນຫຼັກເນາະ ແຖວ ອ່າ ມຸກດາຫານກັບສະ ນະຄອນພະນົມ ສ່ວນສະກົນນະຄອນນີ້ກະມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ແ ຕ່ວ່າ ແຕ່ຫຼາຍສຸດນີ້ກະຄື ຄືໄທຍໍ້ເນາະ ຫວຽດກະຫຼາຍແທ້ໆຢູ່ນະຄອນພະນົມ ມັນເພາະວ່າໜີມາກັບໂຮຈິມິນ ຕອນໂຮຈິມິນແຕກຈາກຮ່າໂນ້ຍມາ ກະ ກະມາອາໄສຢູ່ແຖວໆຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ ກະດ້ວຍເຫ ດນີ້ລະ ມັນ ມັນ ມັນມີຫວຽດຫຼາຍເດ້ຢູ່ນະຄອນພະນົມ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ

ຖ້າ ຜ້າ ຖ້າຄຸນນະພາບດີກໍຕ້ອງເປັນຜ້າຂອງສະກົນນະຄອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເອົາເປັນອັນວ່າ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໆທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ຊາບມາອີກຄັ້ງໃໝ່ ຂໍຂອບໃຈນຳ ສົມດີ ມີໄ ຊ ລາຍງານ XVX Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au